ທາງການແຂວງຄຳມ່ວນເລັ່ງການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ແນໃສ່ການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກລະບົບນິເວດທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນເປັນສຳຄັນ ຊົງຣິ ດ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ຂັນຕິ ໂພທິນ ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຄຳມ່ວນ ຢືນຢັນວ່າ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຄຳມ່ວນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ໄ ດ້ເນັ້ນໜັກການພັດທະນາທາງດ້ານລະບົບພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ ຖ້ຳຜາຊ້າງ ຂຸນກອງແລງ ຖ້ຳກອງລໍ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ ເປັນຕົ້ນ ທັງນີ້ໂດຍແນໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກລະບົບນິເວດທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນເປັນສຳຄັນ ລວມເຖິງກ ານອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຂັນຕິ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສະເພາະເສັ້ນທາງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງໃໝ່ນີ້ ກໍມີຂຸນກອງແລງ ແ ລ້ວກໍໄດ້ມີການສ້ອມແປງທາງເຂົ້າຖ້ຳກອງລໍ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນອີກ ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີການປັບປຸງທາງເຂົ້າຖ້ຳຊ້າງ ສະເພາະສະຖານທີ່ພັກແຮມຕາມແຫຼ່ງຕ່າງໆ ຕົ້ນຕໍທີ່ມີຢູ່ເຂດຄູນຄຳ ກອງລໍນີ້ ກໍຂ້ອນຂ້າງ ສະດວກສະບາຍ ມີບ່ອນພັກແຮມ ເຂດນອກຄືເມືອງນາກາຍນີ້ກໍຂ້ອນຂ້າງດີ ເວົ້າງ່າຍໆ ແລ້ວກໍຮັບປະກັນແຫຼະ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ການພັກແຮມສະດວກສະບາຍ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທາງ ການແຂວງຄຳມ່ວນຍັງເຊື່ອໝັ້ນດ້ວຍວ່າ ສະພາບການທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຄຳມ່ວນຈະດີຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການນຳສະເໜີຕໍ່ອົງການຢູເນສໂກ ເພື່ອໃຫ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເ ອົາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດນັ້ນ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານຫວຽດນາມກໍໄດ້ຕົກລົງ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວໃນການຕຽມຄວາມພ້ອມຕ່າງໆ ເ ພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ຢູເນສໂກ ເພື່ອໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດພາຍໃນປີ 2019 ເປັນຢ່າງຊ້າ ທັງນີ້ໂດຍລັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ຈັດສົ່ງຄະນະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການນຳສະເໜີຕໍ່ຢູເນສໂກ ໃຫ້ຮັບຮອງເອົາອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ ແກບັງ ໃນແຂວງກວາງບິງ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດຢ່າງເປັນທາງການມາແລ້ ວໃນປີ 2003 ຈຶ່ງຖືເປັນໂອກາດທີ່ດີສຳລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງທາງການລາວ ທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດປະສົບການຈາກຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມໂດຍກົງ ທາງດ້ານທ່ານ ບາສຕຽນ ພູເ ລີ ທີ່ປຶກສາອົງການປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນຂອງລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ຫຼື GIZ ປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວເພື່ອຕຽມຄວາມພ້ອມໃນການນຳສະເໜີຕໍ່ຢູເ ນສໂກ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮອງເອົາພູຫີນໜາມໜໍ່ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດນັ້ນ ໄດ້ດຳເນີນການໃນ 3 ດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ຢູເນສໂກກຳນົດໄວ້ ກໍຄືແຜນງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແຜນງາ ນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລິຫານງານພາຍໃນກົມມໍລະດົກຂອງລາວ ຊຶ່ງການດຳເນີນງານຈະແລ້ວເສັດພາຍໃນປີ 2018 ແລະ ຈະສາມາດຍື່ນບັນດາເອກະສານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ເຖິງຢູເນສໂກໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນຕົ້ນປີ 2019 ຢ່າງແນ່ນອນ ທັງນີ້ໂດຍທ່ານ ທອງໃບ ໂພທິສານ ຫົວໜ້າກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການຕຽມວຽກງານໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ຢູເນສໂກ ຮັບຮອງເອົາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດນັ້ນ ໄດ້ສຳເລັດໃນຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າຢູເນສໂກຈະຮັບຮອງເອົາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນ ໜາມໜໍ່ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ເພາະເປັນເຂດທີ່ຍັງມີທຳມະຊາດສວຍງາມ ແລະ ປົກຫຸ້ມດ້ວຍປ່າໄມ້ຢ່າງໜາແໜ້ນ ໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 82,000 ເຮັກຕາ ອັນເປັນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຊ້າງປ່າຫຼາຍ ຮ້ອຍຕົວ ແລະ ສັດປ່າທີ່ຫາຍາກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດອີກດ້ວຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ ຢູເນສໂກໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາສຽງແຄນລາວ ເປັນມໍລະດົກໂລກທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ດ້ານສຽງເພງ ແລະ ໄດ້ມອບໃບປະກາດເມື່ອວັນທີ 15 ມີນາ ປີ 2018 ທີ່ກຸງປາຣີສ ນອກຈາກນີ້ ທາງການລາວຍັງຈະສະເໜີຢູເນສໂກໃຫ້ຮັບຮອງເອົາລຳວົງລາວ ເປັນມໍລະດົກໂລກທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ສ່ວນຄະນະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງຢູເນສໂກຈະເດີນທາງໄປຊຽງ ຂວາງ ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າຈະຮັບຮອງເອົາທົ່ງໄຫຫີນ ເປັນມໍລະດົກໂລກຫຼືບໍ່ ໃນເດືອນສິງຫາ 2018 ນີ້ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA